ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ، سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش. خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش.
ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ.

تۆۋەندە رابىئۇلئەۋۋەل ئېيىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنىدىن يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
بەرا رەسۇلۇللاھقا يۇقىرىقى گەپنى دەپ تۇراتتى، ئەبۇل ھەيسەم ئىبنى تەيھان گەپنى بۆلۈۋەتتى. ئۇ، ئېي رەسۇلۇللاھ، بىزنىڭ يەھۇدىيلار بىلەن توختام ئەھدىلىرىمىز بار. بىز ئۇنى بۇزۇپ تاشلىماقچى بولۇۋاتىمىز. ئەگەر بىز شۇنداق قىلساق، كېيىنكى كۈنلەردە ئاللاھ سېنى غالىپ قىلسا، بىزنى تاشلاپ مەككىدىكى قەۋىم-قېرىنداشلىرىڭنىڭ يېنىغا كېتىۋالارسەنمۇ؟ دېدى. رەسۇلۇللاھ تەبەسسۇم قىلىپ كۈلۈپ قويدى.

ئۆزىمىز تونۇيدىغان بولدى مەيلى تونۇمايدىغان بولدى باشقا كىشىلەر بار ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئاللا سۇبھانىتائالا كۆپلەپ ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇلھەمىد ئاكىنىڭ ئۆلىما ئۇستازلارغا ناملىق شېئىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز بايان قىلغىن قۇرئان بىلەن سۈننەتنى دەۋەت قىلغىن جىھادقا بۇ ئۈممەتنى دۇنيانى دەپ تاغۇتلارغا مايىل بوپ زايە قىلما رەببىڭ بەرگەن نېمەتنى، سەرپ قىلغىن ھەق يولىدا مېلىڭنى، جىھاد ئۈچۈن مەھكەم باغلا بېلىڭنى، پىدا قىلغىن رەببىڭ ئۈچۈن جېنىڭنى، جەننەتلەردە ئارام تاپتۇر قەلبىڭنى. ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر سەھىپىمىزدە

ئەي ياشلار! بۈگۈن قىلىشىمىز زۆرۈر بولغان يېگانە بىر ئىش بار. ئىككىنجى بىر تاللاش يوق. ئۇ بولماستىن قۇتۇلۇش يوق. ئۇ بولسىمۇ ئۇرۇشتۇر. ئېي مۇھەممەد! ئاللاھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن. يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن. ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان.
مۇناپىقلارنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا.

ئۇلار يەسرەپتىكى چاغلىرىدا بولمىسۇن ياكى يولدا كېلىۋاتقاندا بولمىسۇن ئىزچىل، بىز رەسۇلۇللانى مەككە تاغلىرىدا قاچانغىچە قوغلاندى بولۇپ دەككە-دۈككە ئىچىدە يۈرۈشىگە تاشلاپ قويىمىز؟ دەپ سوئال قويۇشاتتى. ئۇلار مەككىگە كەلگەندىن كېيىن رەسۇلۇللا بىلەن يوشۇرۇن ئالاقىلىشىپ ئىككى تەرەپ تەشرىق كۈنلىرىنىڭ يەنى زۇلھەججىنىڭ ئون بىرىنچى، ئون ئىككىنچى، ۋە ئون ئۈچىنچى كۈنلىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا مىنا تېغىنىڭ جەمرىتۇل ئۇلادىكى ئەقەبە جىلغىسى ئىچىدە ئۇچرىشىشقا، ئۇچرىشىشنى تۈن قاراڭغۇسىدا مەخپىي ئېلىپ بېرىشقا كېلىشتى. بىز ھازىر ئەنسار رەھبەرلىرىدىن بىرىنى ئىسلام دىنى بىلەن بۇتپەرەسلىك كەسكىن ئېلىشىۋاتقان ئاشۇ ھالقىلىق كۈنلەردە تارىخ چاقىنى ئوڭغا بۇرىغان بۇ ئەھمىيەتلىك ئۇچرىشىشنى سۆزلەپ بېرىشكە تەكلىپ قىلايلى. كەئەب ئىبنى مالىك ئەنسارى رەزىياللاھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ. بىز مەككىگە ھەجگە باردۇق ۋە رەسۇلۇللا بىلەن تەشرىق كۈنلىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئەقەبەدە ئۇچرىشىشقا ۋەدىلەشتۇق. بىز بىلەن جامائىتىمىزنىڭ باشلىقى ئابرۇيلۇق زات ئابدۇللا ئىبنى ئەمرى ئىبنى ھارام بىرگە بار ئىدى. بىز ئۇنى ھەجگە بىللە ئېلىپ كەلگەن ئىدۇق. بىز مۇشرىك سەپەرداشلىرىمىزدىن بۇ ئۇچرىشىشنى باشتىن ئاخىر سىر تۇتۇپ كەلگەن ئىدۇق، شۇڭا بىز ئۇنىڭغا گەپ قىلدۇق ۋە، ئى ئەبۇ جابىر، يەنى ئابدۇللا ئىبنى ئەمرنىڭ كۇنىيىتى، سەن بىزنىڭ باشلىقىمىز ۋە جامائىتىمىزنىڭ نوپۇزلۇق ئەربابى، سەن مۇشۇ پېتى غەپلەتتە كېتىۋېرىپ ئاخىرى دوزاخقا يەم بولۇپ كېتىشىڭگە چىداپ تۇرالمايمىز، دېدۇق. ئاندىن ئۇنى ئىسلامغا دەۋەت قىلدۇق ۋە ئۇنىڭغا رەسۇلۇللا بىلەن ئەقەبەدە ئۇچرىشىدىغانلىقىمىزنى ئۇقتۇردۇق. ئۇ مۇنداق دېگەن، شۇنىڭ بىلەن ئابدۇللا ھېچ تاقارىشمايلا مۇسۇلمان بولدى ۋە بىز بىلەن ئەقەبە ئۇچرىشىشىغا قاتنىشىپ، جامائىتىمىزنىڭ ۋەكىلى بولۇپ سايلاندى. كەئەب مۇنداق دەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىز يەسرەپتىن بىللە كەلگەن مۇشرىك سەپەرداشلار بىلەن ياتاقلىرىمىزغا كىرىپ ئۇخلاپ قالدۇق. كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۆتىۋىدى، ياتقان جايلىرىمىزدىن ھېچ كىشىگە تۇيدۇرماي شىپىر-شىپىر سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ، ئەقەبەدىكى ھېلىقى جىلغىغا توپلاندۇق. بىز يەتمىش ئۈچ ئەر ۋە ئىككى ئايال ئىدۇق. ئۇ ئاياللارنىڭ بىرى نەسىبە، كەئەبنىڭ قىزى، بەنى مازىن جەمەتىدىن، يەنە بىرى، ئەسما، ئەمىرنىڭ قىزى، بەنى سەلىمە جامائىتىدىن ئىدى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى، بىز جىلغىغا يىغىلىپ، رەسۇلۇللاھنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇردۇق. ئۇزاق ئۆتمەي رەسۇلۇللاھمۇ يېتىپ كەلدى. ئۇنىڭ بىلەن تاغىسى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىپ بىللە كەپتۇ. ئۇ ئاشۇ كۈنلەردە تېخى مۇسۇلمان بولمىغان بولسىمۇ، بىراق، ئۆز قېرىندىشىنىڭ ئوغلىنىڭ بۇ ئىشىغا قاتنىشىپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەھدى پەيمان ئېلىپ، ئىشنى پۇختىلاش ئۈچۈن كەلگەن ئىدى. شۇڭا ئۇ تۇنجى بولۇپ سۆز قىلدى. سۆزلىشىشنىڭ باشلانغانلىقى ۋە ئابباسنىڭ مەسئۇلىيەتنىڭ ئېغىرلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى. يىغىنغا قاتنىشىشقا تېگىشلىكلەر تولۇق كېلىپ بولغاندىن كېيىن دىنىي ۋە سىياسىي ئەھدىلەرنى ئېلىشىش ئۈچۈن سۆزلىشىش باشلاندى. رەسۇلۇللاھنىڭ تاغىسى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىپ، دەسلەپ قىلىپ سۆز قىلدى. ئۇ كۆپچىلىككە بۇ ئىتتىپاق ئەھدىسىنى تۈزگەندىن كېيىن ئۇلارنىڭ زىممىسىگە يۈكلىنىدىغان مەسئۇلىيەتنىڭ ئېغىرلىقىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. ئەي خەزرەج خەلقى! ئەرەبلەر ئەۋس، خەزرەج ئىككى قەبىلىنى خەزرەج دەپلا ئاتايتتى. مۇھەممەدنىڭ جامائىتىمىزدىكى ئورنىنى بىلىسىلەر. گەرچە بىز ئۇنىڭ دىنىدا بولمىساقمۇ، ئۇنىڭغا ئۆچمەنلىك قىلغۇچى مۇخالىپ كۈچلەردىن ئۇنى قوغداپ كېلىۋاتىمىز. ھېلىھەم قېشىمىزدا تۇرسا داۋاملىق ئەزىزلىنىدۇ ۋە پىداكارلىق بىلەن قوغدىلىدۇ. ئۇ سىلەرگە قېتىلىپ شۇ تەرەپلەرگە كەتمەكچى بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا، سىلەر ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەدەڭلارغا ئەمەل قىلساڭلار ۋە ئۇنى دۈشمەنلىرىدىن قوغدىيالىساڭلار بارسا بارسۇن. ناۋادا سىلەر ئۇنى ئۆز يۇرتىدىن ئېلىپ چىقىپ بولغاندىن كېيىن تاشلىۋېتىپ، دۈشمەنلىرىگە پۇرسەت يارىتىپ بېرىدىغان بولساڭلار، مانا ھازىردىن باشلاپ قېلىپ قالسۇن. ئۇ ئۆز جامائىتى ۋە ئۆز ۋەتىنىدە ئوبدان ئەزىزلىنىدۇ ۋە قوغدىلىدۇ. كەئب مۇنداق دەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىز ئۇنىڭغا.
سېنىڭ گېپىڭنى ئاڭلىدۇق، ئەمدى سەن بىر گەپ قىلىپ باققىن ئى رەسۇلۇللاھ!
ئۆزۈڭ ئۈچۈن ۋە پەرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن قانداق شەرتلىرىڭ بولسا ئوتتۇرىغا قويغىن، دېدۇق. مانا بۇ جاۋاب ئۇلارنىڭ بۇ ئۇلۇغ مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىشتا ۋە بۇ مەسئۇلىيەتنىڭ خەتەرلىك ئاقىۋەتلىرىنى ئۈستىگە ئېلىشتا يۈكسەك ئىرادە، قەتئىي نىيەت، باتۇرانە جاسارەت ۋە كامىل ئىمانغا ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتەتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاممۇ ئۆزىنىڭ دېمەكچى بولغانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئاندىن بەيئەت تامام بولدى. بەيئەت ماددىلىرى ئىمام ئەھمەد ۋەقەنىڭ تەپسىلاتىنى جابىر رەزىياللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلدى جابىر رەزىياللاھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېدى بىز رەسۇلۇللاھقا ئېي رەسۇلۇللاھ بىز ساڭا نېمىگە بەيئەت قىلىمىز دېگەن ئىدۇق رەسۇلۇللاھ سىلەر بىرىنچى مەيلى روھىڭلار كۆتۈرەڭگۈ جۇشقۇن ھالەتتە بولسۇن ۋە ياكى روھسىز بوشاڭ ھالەتتە بولۇڭلار گېپىمنى ئاڭلاشقا ۋە ئىتائەت قىلىشقا. ئىككىنچى، مەيلى قىيىنچىلىق ۋە مەيلى كەڭرىچىلىك مەزگىللىرى بولسۇن، ھەممىسىدە پۇل-ماللىرىڭلارنى ئايىماسلىققا. ئۈچىنچى، ياخشى ئىشلارغا بۇيرۇپ، يامان ئىشلاردىن توسۇشقا. تۆتىنچى، ئاللا يولىدا سابىت بەرقەدەم بولۇشقا ۋە ئاللا ئۈچۈن ھەرقانداق تاپا-مالامەت، جاپا-مۇشەققەتتىن قورقماسلىققا. بەشىنچى، مەن ئۇ يەرگە بارغىنىمدا ماڭا ياردەم قىلىشقا ۋە مېنى ئۆز نەپسىڭلارنى، خوتۇن-قىزلىرىڭلارنى، بالا-چاقاڭلارنى قوغدىغاندەك قوغداشقا بەيئەت قىلىسىلەر ۋە ئۇنىڭ بەدىلىگە سىلەرگە جەننەت بار، دېدى. ئىبن ئىسھاق نەقىل قىلغان بىر ھەدىستە كەئب ئىبن مالىكنىڭ يەنە مۇشۇ ماددىلاردىن ئەڭ ئاخىرقى بىر ماددىدا مۇنداق دېگەن. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللا سۆز قىلدى، قۇرئان تىلاۋەت قىلىپ بەردى، ئاللاھقا دەۋەت قىلدى ۋە ئىسلامنى چۈشەندۈردى. ئاندىن مۇنداق دېدى، مەن سىلەردىن مېنى خوتۇن-قىزلىرىڭلارنى ۋە بالا-چاقاڭلارنى قوغدىغاندەك ھەرقانداق بىر كېلىشمەسلىكتىن قوغداشقا بەيئەت ئالىمەن، دېدى. شۇنىڭ بىلەن بەرا ئىبنى مەرۇر رەسۇلىللانىڭ قولىنى تۇتۇپ، شۇنداق، سېنى ھەق بىلەن پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەن ئاللا بىلەن قەسەمكى، بىز سېنى جېنىمىزنى قوغدىغاندەك قوغدايمىز، بىزنىڭ بەيئىتىمىزنى قوبۇل قىلغىن، ئى رەسۇلىللا، ئەزبىراي خۇدا، بىز جەڭ مەيدانىدا چوڭ بولغانلارمىز، جەڭگىۋارمىز. جەڭ بىزنىڭ ئاتا مىراسىمىزدۇر، دېدى. كەئب مۇنداق دەيدۇ. بەرا رەسۇلۇللاھقا يۇقىرىقى گەپنى دەپ تۇراتتى، ئەبۇل ھەيسەم ئىبنى تەيھان گەپنى بۆلۈۋەتتى. ئۇ، ئېي رەسۇلۇللاھ، بىزنىڭ يەھۇدىيلار بىلەن توختام ئەھدىلىرىمىز بار. بىز ئۇنى بۇزۇپ تاشلىماقچى بولۇۋاتىمىز. ئەگەر بىز شۇنداق قىلساق، كېيىنكى كۈنلەردە ئاللا سېنى غالىپ قىلسا، بىزنى تاشلاپ مەككىدىكى قەۋم قېرىنداشلىرىڭنىڭ يېنىغا كېتىۋالارسەنمۇ؟ دېدى. رەسۇلۇللا تەبەسسۇم قىلىپ كۈلۈپ قويدى. ئاندىن مۇنداق دېدى، ياق، مەن سىلەر بىلەن گۆش بىلەن قاندەك ۋە خىش بىلەن لايدەك، بەلكى مەن سىلەرنىڭ، سىلەر مېنىڭ، سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭلار مېنىڭ دۈشمىنىم، سىلەرنىڭ دوستۇڭلار مېنىڭ دوستۇم. بەيئەتنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قايتا تەكىتلەش ۋە چىڭىتىش. بەيئەتنىڭ شەرتلىرى توغرىسىدىكى سۆزلىشىش ئاخىرلىشىپ، كۆپچىلىك بەيئەت ئەھدىسىنى بېرەيلى دەپ تۇرغاندا، ئالدىنقى ئىككى يىلدا، يەنى بېئسەتنىڭ ئون بىرىنچى، ئون ئىككىنچى يىللىرى مۇسۇلمان بولغان پېشقەدەملەردىن ئىككى كىشى كۆپچىلىككە، ئەھۋالنى ياخشى چۈشەنمەي تۇرۇپ بەيئەت قىلىپ سالماسلىق ئۈچۈن، بەيئەت ئەھدىسىنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقىنى تەكىتلەش ۋە ئۇلارنىڭ قۇربان بېرىش ئىرادىسىنىڭ قانچىلىكلىكىنى ئۇقۇپ بېقىش مەقسىتىدە ئارقا-ئارقىدىن ئورنىدىن تۇرۇپ سۆز قىلدى. ئىبن ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ، ئۇلار بەيئەتكە قول بېرىشكە تەييار تۇرغان پەيتتە ئابباس ئىبن ئۇبادە ئىبن نەزلە ئورنىدىن تۇرۇپ، قېرىنداشلار، بۇ ئادەمگە نېمىگە بەيئەت بېرىۋاتقىنىڭلارنى بىلەمسىلەر؟ دېۋىدى، كۆپچىلىك، ھەئە، بىلىمىز! دېيىشتى. ئابباس، شەك شۈبھىسىزكى، سىلەر ئۇنىڭغا دۇنيادىكى بارلىق ئاق تەنلىك ۋە قارا تەنلىكلەرنىڭ ھەممىسى بىلەن دۈشمەنلىشىشكە بەيئەت قىلىۋاتىسىلەر. ئەگەر سىلەر ئىقتىسادىڭلار زىيانغا ئۇچراپ، يېقىن قان قېرىنداشلىرىڭلار چىقىم بولۇپ كەتكىلى تۇرسا، ئۇنى تاشلىۋېتىدىغاندەك بولساڭلار، مانا ھازىر ئوچۇقىنى دەڭلار. مۇشۇ يەردە قالسۇن. ئۇنداق قىلىش دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە سەتچىلىكتۇر. ئەمما، مال-مۈلۈك، جان-تەن دېمەيمىز. پەقەت پەيغەمبەرگە بەرگەن ۋەدىمىزگە ۋاپا قىلىمىز دېسەڭلار، بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك نىجاتلىقنىڭ بېشارىتىدۇر، دېدى. ئۇلار، بىز رەسۇلۇللاھنى مال-مۈلكىمىزدىن ئايرىلساقمۇ، ئەڭ مۆتىۋەر كىشىلىرىمىزدىن جۇدا بولساقمۇ، رەسۇلۇللاھنى چوقۇم ئېلىپ كېتىمىز. ئېي رەسۇلۇللاھ! ئەگەر بىز ۋەدىمىزگە ۋاپا قىلساق، بىزگە قانداق مۇكاپات بار؟ دېيىشىۋىدى. رەسۇلۇللاھ، جەننەت، دەپ جاۋاب بەردى. ئۇلار تەرەپ-تەرەپتىن، قولۇڭنى چىقارغىن! دېيىشتى. رەسۇلۇللاھ قولىنى چىقىرىۋىدى. ئۇلار بىر-بىرلەپ رەسۇلۇللاھنىڭ قولىنى چىڭ سىقىپ، بەيئەت قىلىشقا باشلىدى. جابىر رەزىيەللاھۇ ئەنھۇنىڭ رىۋايىتىدە بىز رەسۇلۇللاھقا بەيئەت قىلىش ئۈچۈن ئورنىمىزدىن تۇرۇۋىدۇق، ئارىمىزدىكى ئەڭ كىچىك ئەزالاردىن بىرى بولغان ئەسئەد ئىبن زۇرارە رەسۇلۇللاھنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ئەي يەسرەب خەلقى، ئالدىرىماڭلار، بىز بۇ كىشىنىڭ ئاللاھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتقانلىقىمىز ئۈچۈنلا ئۇنىڭ يېنىغا تۆگىلىرىمىزنى ھاسىرىتىپ يۈگۈرۈشۈپ كەلدۇق. بۈگۈن ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كېتىش دېگەنلىك بارلىق ئەرەبلەر بىلەن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش، باتۇر ئەزىمەتلىرىمىزنى ئۆلۈمگە نىشان قىلىش دېگەنلىكتۇر. مۇشۇنىڭغا سەبىر قىلىپ بەرداشلىق بېرەلىسەڭلار ئېلىپ چىقىپ كېتەيلى. ئەجرىمىزنى ئاللاھ كامىل بېرەر. ئەگەر كۆڭلۈڭلاردا بىر ئاز غۇبار بولىدىغاندەك بولسا مۇشۇ يەردە قالسۇن.

ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار مەدرىسە ئۇستازى ھىزبۇللانىڭ دەۋىتىدە بولسۇن! ئەئوزۇبىللەھى مىنەششەيتانىرراجىم ئەلھەمدۇلىللا ۋەسسالاتۇ ۋەسسالامۇ ئەلە رەسۇلىللا ۋە ئەلە ئالىھى ۋە ئاسھابىھى ئەجمەئىن ئەمما بەئد بىز ئالدىنقى دەرسىمىزدە ئىخلاس توغرىلىق سۆزلىمىز ئىخلاس توغرىلىق ئەمدى ئىخلاس توغرىلىق يەنە سۆزلەيلى دېسەك بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسەللەم بۇ ھەقتە دېگەن ھەدىسلەر كۆپ نۇرغۇن نۇرغۇن ھەدىسلەر بار

تەقۋالىق دېگەن بۇ سۆزنىڭ ئۆزىنى ئىبن رەجەب ھەمبەلىي ئالىملىرىدىن ئىبن رەجەب بۇنى بۇنداق چۈشەندۈرگەن تەقۋالىقنىڭ ئەسلىسى تەقۋالىقنىڭ ئەسلىسى بەندە بەندە ئۆزى بىلەن ئۆزى بىلەن ئۆزى قورقىدىغان يەنە بىر نەرسىنىڭكى ئوتتۇرىسىدا ئۆزى بىلەن قورقماقچى بولغان نەرسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قىلغان بىر قالقاننىڭ ئۆزىنى بۇنى تەقۋالىق دەيدۇ

ئەمدى بۇنىڭ تەقۋالىقنىڭ شەرىئەتتىكى مەنىسى بەندىنىڭ تەقۋالىقى بەندىنىڭ تەقۋالىقى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالادىن قورقۇشنىڭ ئۆزى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بۇيرغان بۇيرغان ئەمەل ئىبادەتلەرنى بىجانىدىل ئورۇنداش بىلەن ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا توسقان نەھىي توسقان چەكلىمىلەردىن مۇكەممەل ئۈزۈل كېسىل يېنىش بۇنىڭ ئۆزى تەقۋالىق بولىدۇ قاچانكى بەندە ئاللا سۇبھانەھۇۋاتائالادىن قورقىدىكەن، يەنى، مەن رەببىمنىڭ ئازابىدىن، رەببىمنىڭ ماڭا غەزەپ قىلىشىدىن قورقىمەن دەپ شۇ قورققانلىقنىڭ ئۆزى بۇ بەندىگە نىسبەتەن بىر ئاللا سۇبھانەھۇۋاتائالانىڭ ئالدىدا تۇرغان تەقۋالىق بولىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم مۇنداق دېگەن، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس بەندە مۇتتەقىي بولۇش ئۈچۈن شەرىئەتنىڭ ئۆزىدە شەرىئەتنىڭ ئۆزىدە شۈبھە دەپ قارىغان نەرسىدىنغۇ يەنىدۇ مۇتتەقىي بولۇش ئۈچۈن شۇ شۈبھە بولمىغان شۈبھە بولمىغان شۇنداق نەرسىلەردىنمۇ بۇ قانداق نەرسىدۇ بۇنى قىلىپ قالسام شۈبھىگە چۈشۈپ قالامدىم چۈشۈپ قالماسمىدىم دەپ ئەينداق ھەزەر ئەيلىگەن ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە ئاندىكىن بۇ تەقۋا بولىدۇ ھەر بىر قەدەملىرىنى ئەينداق ئېھتىيات بىلەن بېسىش كېرەك مانا بۇ مېنىڭ قورققان تەقۋالىقىم پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يەنە بىر ھەدىستە كىمكى شۈبھە نەرسىلەردىن ساقلانسا شۈبھە نەرسىلەردىن قورقسا مەن بۇ شۈبھىگە چۈشۈپ قالماي دەپ قورققان بولسا مانا بۇ كىشى ئۆزىنىڭ دىنىنى ۋە ئۆزىنىڭكى نېمىسى يۈز ئابرۇيىنى ساقلاپ قالغان بولىدۇ ئەنە شۇ ئارقىلىق شۈبھىگە چۈشۈپ قالماي دەپ شۈبھىدىن قورققان بولسا ئاندىكىن بۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە بۇ تەقۋادار بەندىلەر قاتارىدىن بولىدۇ مانا بىزنىڭكى بۇ قورققان تەقۋادارلىقىمىز، تەقۋادارلىقىمىز ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بىزگە بىزنى بۇيرۇغان ئەمەللەر، مەيلى بىزگە بىزنى رىغبەتلەندۈرگەن نەپلى ئىبادەتلەر بولسۇن، مەيلى پەرز ئەمەللەر بولسۇن، ئەنە شۇ ئەمەللەرگە ئەمەللەرنى بىجانىدىل ئورۇنداش بىلەن، ئۇنىڭغا رىئايە قىلىش بىلەن، ئەھمىيەت بېرىش بىلەن، كۆڭۈل بۆلۈش بىلەن بولىدۇ بۇ تەقۋادارلىق. بىز شۇ ئارقىلىق ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭ دەرگاھىدا ئاندىكىن ھەقىقىي مۇتتەقى دېگەن نامغا، سۈپەتكە ئېرىشەلەيمىز.

ئورۇنداش ئارقىلىق ئاندىكىن تەقۋادارنىڭ قاتارىدا. بۇ ھەقتە يەنى تەقۋادارلىق ھەققىدە كەلگەن ئايەتلەر كۆپ بولۇپتۇ. مانا بۇ تەقۋادارلىقنىڭ ئۆزى مانا بۇ. بەندىنىڭكى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالادىن قورققان مانا بۇ تەقۋادارلىقى قىيامەت كۈنى ئاللانىڭ نەزىرىدە ئاللا نەزىرىدە ئەنە شۇنىڭكى مەرتىبىسىنىڭ يۇقىرى بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ. بۇ ھەقتە ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا ئىننە ئەكرەمەكۇم ئىندەللاھى ئەتقاكۇم سىلەرنىڭ، سىلەرنىڭ، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ ئالدىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك، ئەڭ ھۆرمەتلىك بولىدىغان كىشىلەر سىلەرنىڭ تەقۋادارلىرىڭلار. قاچانكى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالادىن كۆپ قورقىدىكەنمىز، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا قىلغان ئەمەل ئىبادەتلەرگە كۆپ ئەھمىيەت بېرىدىكەنمىز، مانا بىز ئاللانىڭ دەرگاھىدا ئىكرام قىلىنىمىز، ھۆرمەتلىك بولىمىز. مانا بىزنىڭكى بۇ ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالادىن قورقىدىغان تەقۋادارلىقىمىز ئەمدى تەقۋادارلىقىمىز بۇ بىر مۇھىتقا، بىر ئورۇنغا خاس ئەمەس. بىز ھەر ۋاقىت ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالادىن قورقۇشىمىز كېرەك. قاچانكى بىز، قاچانكى بىز ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالادىن بىزنىڭ دوست-بۇرادەرلىرىمىز ۋە باشقا ئۆزىمىز تونۇيدىغان بوللى، مەيلى تونۇمايدىغان بوللى، باشقا كىشىلەر بار ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالىغا كۆپلەپ ئەمەل ئىبادەتنى قىلىمىز. ئاندىن كېيىن باشقىلار يوق، ئۆزىمىز خالىي يالغۇز قالغان ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالىغا ئەمەل ئىبادەت قىلىشتىن سۇسۇنۇپ تۇرۇپتۇق. مۇنداق بولۇپ قالساق، بۇ تەقۋادارلىق ھېسابلانمايدۇ. بۇ ئاللاھتىن قورقماي، بەندىدىن قورققانلىق ھېسابلىنىپ قالىدۇ. بىز ھەر قانداق ۋاقىتتا، ھەر قانداق ۋاقىتتا بىر خىل بولۇشىمىز كېرەك. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالاغا قورقۇشىمىز كېرەك. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالاغا ئاشۇ باشقا كىشىلەر بار ۋاقىتتا قانداق ئىبادەت قىلغان بولساق، باشقىلار يوق، ئۆزىمىز خالىي قالغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ھەم شۇنداق ئەمەل ئىبادەت قىلىشىمىز كېرەك.

شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر قانداق بىر ئەمەلنى قىلساق مېنىڭ پەرۋەردىگارىم مۇشۇنى كۆرۈپ تۇرىدۇ قىلغىنىمنى بىلىپ تۇرىدۇ دەپ تۇرۇپ قىلىشىمىز كېرەك شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر قانداق ۋاقىتتا رەببىمىز سۇبھانەھۇ ۋە تائالادىن قورقۇشىمىز كېرەك بىر خىل ئىبادەتنى بىر خىل قىلىشىمىز كېرەك يەنى ھەمبەلىي ئالىملىرىدىن ئىبن رەجەب يەنى مۇنداق دەيدۇ تەقۋالىق دېگەن يەنى بۇ مەخپىي ھالەتتە ئادەم بار يەردىغۇ قىلىدىكەنمىز ئەمدى مانا بۇ مەخپىي يەردە ئۆزىمىز خالىي خۇپىيان قالغان ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە مانا بۇ ئەمەل ئىبادەتنى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا بىزنى بۇيرۇغان ھالەتتە قىلىشىمىزنىڭ ئۆزى بۇ ئىماننىڭ ئەڭ مۇكەممەللىكى ھېسابلىنىدۇ مانا بۇ مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مەن ئاللا سۇبھانەھۇ قورقتۇق دەپ ئۆزىمىزنى شۇنداق بىر ئۆزىمىزنى شۇ تەقۋالىققا نىسبەت بەرسەك ۋاللاھۇ ئەلەم بولسا كېرەك شۇ خالىي ھالەتنىڭ ئۆزىدە رەببىمىز سۇبھانەھۇ ۋەتائالا شۇنداق ئىبادەتنى قىلالىساق مانا مۇشۇنداق ئۆزىمىز خالى يالغۇز قالغان ۋاقتىمىزنى ئۆزىدە ئاللا سوبھانە ۋەتائالاغا شۇنداق ئىبادەتنى قىلالىساق، ئاندىن كېيىن ئاللا سوبھانە ۋەتائالا بىزگە كېلىدىغان غەلىبىنى ئېرىشتۈرۈپ تۇرىدۇ. يەنى بىزلەرنى ئاللا سوبھانە ۋەتائالا بىزنىڭ بىزنىڭ تەقۋالىمىز تەقۋالىقىمىز تۈپەيلى بىزنى باشقىلارنىڭ قەلبىگە بىزنىڭ مۇھەببىتىمىزنى تاشلاپ قويىدۇ ئاللا سوبھانە ۋەتائالا ئۆزى ھەم ياخشى كۆرىدۇ باشقا مۆمىنلەرنىڭ قەلبلىرىگە بىزنىڭ مۇھەببىتىمىزنى تاشلاپ قويىدۇ

بىزنىڭ ئەمىلىمىز ھامان بۇ ھاياتى دۇنيادا، ھاياتى دۇنيادا ئەگەر بىزنىڭ قىلغان ئەمىلىمىز ياخشى ئەمەل بولغان بولسا، ياخشى ئەمەل بولغان بولسا، ئاللا سۇبھانە ۋە تائالادىن قىلغان ئەمىلىمىزنى قورقۇپ قىلغان بولساق، بىز مانا بۇ ئەمەلنىڭ مۇكاپاتىنى مۇشۇ دۇنيادا كۆرىمىز، بۇرادەرلەر. مۇشۇ دۇنيانىڭ ئۆزىدە ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا باشقىلار مۆمىنلەرنىڭ قەلبىگە مۇھەببەتنى تاشلاپ قويىدۇ. باشقىلار بىزنى ياخشى كۆرۈپ قالىدۇ، بىزنى ئىكرام قىلىدۇ. ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا قىيامەتتە بىزنى ئىكرام قىلىدۇ. بىز مۇشۇ دۇنيانىڭ ئۆزىدە باشقىلارنىڭ ئالدىدا ھۆرمەتكە ئېرىشىمىز، بۇرادەرلەر.

ئەمدى مانا بىزنىڭ بۇ ھازىرقى بۇ مۇئەسكەر ھاياتىمىز بۇرادەرلەر، مۇئەسكەر ھاياتىمىز بىز ئۈچۈن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالىغا تەقۋادار بولۇشىمىزغا ئەڭ ياخشى بىر شارائىتنى ھازىرلاپ بېرىدىغان بىر ئورۇندۇر. ئەڭ ياخشى شارائىتنى. ھەممىمىز ۋەتەندە ياشاپ باققان، كۈپر زېمىندا ياشاپ باققان، كۈپر زېمىننىڭ قانداقلىقىنى بىز بىلىمىز بۇرادەرلەر. بىز يېنىمىزدا ئارىلاشقان كىشىلەر قانداق بولغان بولسا، بىز شۇ كىشىنىڭكى نېمىسى بىزگە سىڭىپ كېتىدۇ بۇرادەرلەر. بىز نۇرغۇن بىز ئۆزىمىزنى يوق دېيەلمەيمىز. ھەممە ھەر بىرىمىزدە ئۆزىمىزگە لايىق ھالەتتە كۇپرنىڭ بىزگە سىڭىپ كەتكەن نۇرغۇن ئىسلام ياقتۇرمايدىغان، ئاللا ياقتۇرمايدىغان مۇشۇنداق يامان سۈپەتلەر ئاللاھۇ ئەئلەم بولۇشى مۇمكىن. مانا مۇشۇنداق يامان ئىللەتلەرنى تاشلىشىمىز ئۈچۈن مانا بۇ مۇئەسكەر بىزگە ناھايىتى ياخشى بىر پۇرسەتنى ھازىرلاپ بېرىدۇ. بىز ئىلگىرى ۋەتەنلىرىمىزدە كۆرگەن، ۋەتەنلىرىمىزدە كۆرگەن نامەھرەم مەسىلەن ئاددىيسى ئېيتساق، ئۇندىن باشقا نۇرغۇن ئۆزىمىزنىڭ ئىسلام ئۇنى ياقتۇرمايدىغان، ئىسلام چەكلىگەن مانا بۇ ناشايان ئىشلارنى بىز مانا بۇ يەردە كۆرمەيمىز بۇرادەرلەر. بۇنىڭدىن ساقلىنىپ قالىمىز. كۆرەي دەپ ئىزدەپ ھەم تاپالمايمىز بۇ يەردە. ئاللا ساقلىسۇن، ھەرگىز تاپالمايمىز. مۇئەسكەر ھاياتى مانا مۇشۇنداق ياخشى ھايات بۇرادەرلەر بىز مۇئەسكەر ھاياتىغا مۇئەسكەرگە كىرگەندىن كېيىن بىز يېڭى بىر ھاياتقا قەدەم قويغان بولىمىز يېڭى بىر ھاياتقا ۋاللاھۇ ئەئلەم ئۆزۈڭلار سەزگەن بولساڭلار كېرەك ھازىر ھازىر سەزمىسەڭلار كېيىن بىر نەچچە ئايدىن كېيىن بىرەر يىلدىن كېيىن ئۆزۈڭلار ھېس قىلىپ قالىسىلەر بۇ يەرنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى ئۆزۈڭلار ھېس قىلىسىلەر شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ مۇئەسكەر ھاياتقا كەلگەندىكىن بىرىنچى بولۇپ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالاغا تەقۋادارلىق قىلىمىز ئاللا سۇبھانە ۋە تائالادىن سورايمىز شۇ ئارقىلىق بىزنىڭ قەلبىمىزگە سىڭىپ كەتكەن كىر داشقاللار يوقايدۇ بۇرادەرلەر ئېرىپ كېتىدۇ چۈنكى بىز بۇ يەردە ياخشى بىلەن ئارىلىشىمىز ياماننى ئىزدەپ تاپالمايمىز بۇ يەردە بۇ مۇئەسكەر مانا مۇشۇنداق ھايات شۇ ئارقىلىق بىز ئاللا سۇبھانە ۋە تائالاغا ئىلگىرى ئىلگىرى ئۆتكەزگەن نۇرغۇن نۇرغۇن گۇناھ مەخسەتلەردىن نۇرغۇن بىزنىڭ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا تەرەپكە بولغان قەلبىمىزنى توسۇپ قويغان نۇرغۇن توسالغۇلاردىن بىز ساقلىنىپ قالىمىز بۇ يەردە ئۆزىمىزنى پاكلايمىز ئەنە شۇ ئارقىلىق ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭ ياردىمىگە ئېرىشىمىز يعني الله سبحانه وتعالى بوقتا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون degan alloh subhanava taolo o'zini qo'rqqan muttaqi muttaqi va yaxshi ish qiluvchi kishilar bilan birga dedi alloh subhanava taolo o'zidan qo'rqqan taqvodorlik qilgan kishilar bilan birga ئۇلارغا ياردەم بېرىدۇ بۇرادەرلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەر ۋاقىت ئاللادىن قورقۇشىمىز كېرەك. ئاللا سۇبھانە ۋە تائالاغا نەپلى ئەمەل ئىبادەتلەرنى كۆپرەك قىلىشىمىز كېرەك. نەپلى ئەمەللەرنى كۆپرەك قىلىشىمىز كېرەك. يەنە پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋە سەللەم بۇ تەقۋادارلار ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن. ھەدىس قۇدسى ئۇ. ھەدىس قۇدسىنى بىلىسىلەر يەنى شۇ ئايەتتىن قالسا، ئايەتتىن قالسا ئۇنىڭ ھېچقانداق بىر دەلىل تەلەپ قىلمايدىغان. بىرىنچى بولۇپ شۇ ئايەتنى بىز كەسكىن دەلىل سۈپىتىدە ئالىمىز، ئۇنىڭ ئايەتتىن كېيىن قالسا بۇ ھەدىس قۇدسى دەپ ئاتايمىز، بۇ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ھەدىسنى ھەدىس قۇدسى بولىدۇ. بۇ ھەدىس قۇدسى پەيغەمبەر ساللاللوھۇ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا مۇنداق دەيدۇ. كىمكى مېنىڭ ۋەلىيلىرىمگە، كىمكى مېنىڭدىن قورققان، ماڭا تەقۋادارلىق قىلغان مېنىڭ دوستلىرىمغا جەڭ ئېلان قىلىدىكەن قارشىلىشىدىكەن ئۇ كىشى مېنىڭ دوستلىرىم بىلەن مەن ئۇ كىشىگە جەڭ ئېلان قىلىمەن دېدى ئاللا كېرىم فەقەد ئازەنتۇھۇ بىل ھەرب مەن ئۇ كىشىگە جەڭ ئېلان قىلىمەن بەندە ماڭا مەن ئۇنىڭغا ئۈستىگە پەرز قىلىپ يۈكلىگەن پەرز قىلىپ يۈكلىگەن پەرز ئەمەللەردىن بەك ماڭا يېقىنلىشالمايدۇ ئەڭ بەك پەرز ئەمەللەر ئارقىلىق ماڭا يېقىنلىشىدۇ بەندە

تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى بولۇپ تۇرىمەن. ئەگەر ئۇ بەندەم مېنىڭدىن سورىسا مەن ئۇنىڭغا بېرىمەن، ئەگەر مەندىن پاناھلىق ئىزدىگەن بولسا مەن ئۇنىڭغا پاناھ بېرىمەن. بىزگە بۇ ھەدىستىن بەك بىزنى تەقۋادارلىقىمىزغا تۈرتكە بولىدىغان بىر ھەدىس بولمىسا كېرەك بولىدۇ. بىز ئاللا سۇبھانە ۋە تائالاغا ئەنە شۇنداق پەرز ئەمەللەر بىلەن بىرگە نەفلى ئەمەللەرگە ئەھمىيەت بېرىدىغان بولساق، ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بىزنى ئۆزىگە ۋەلى قىلىپ تاللايدىكەن.

ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بىر بەندىنىڭ ئاڭلايدىغان قۇلىقى، تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى بولسا ئۇ بەندە ئازغۇن بولامدۇ بۇرادەرلەر؟ ئازغۇن بولمايدۇ. ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بىر بەندىنى ھەرگىز ئازغۇنلۇققا تاشلاپ قويمايدۇ بۇرادەرلەر. چوقۇم ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بىر بەندىنىڭ ئاڭلايدىغان قۇلىقى، تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى بولۇپ كەتسە بۇ ھەقنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ بۇرادەرلەر. ھەقنى ئاڭلايدۇ. ئاڭلىغان قۇلىقىدا ئاڭلىغانلا نەرسە ھەق بولىدۇ بۇنىڭكى. تۇتقان نەرسىسى ھەقنى تۇتىدۇ. ماڭغان يولىدا ھەق يولدا ماڭىدۇ. ئېزىپ كەتمەيدۇ بۇرادەرلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز دائىم ئاللا سۇبھانىتائالاغا تەقۋادارلىق قىلىشىمىز كېرەك، نەفلى ئەمەل ئىبادەتلەرگە كۆپ ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. ئەمدى بەندە مۇشۇنداق ئاللا سۇبھانىتائالاغا، ئاللا سۇبھانىتائالاغا ۋەلىي، دوست بولۇپ قالغان ۋاقتىمىزدا ئاللا سۇبھانىتائالا بەندىگە شۇنداق ياردەم بەرسە، بەندىگە شۇنداق ياردەم بەرسە، ئەمدى بىز بۇنىڭغا قانداق، قانچىلىك موھتاج بۇرادەرلەر؟ بىز ئاللانىڭ كەلىمىسىنى ئالىي قىلىمىز، ئاللانىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى جەڭ قىلىمىز دەپ تۇرۇۋاتقان، جان بېرىمىز دەپ تۇرۇۋاتقان مانا بۇ مەيداننىڭ ئۆزىدە بىز بۇنىڭغا بىتەرىق ئەۋلا موھتاج بۇرادەرلەر.

سەن ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانى ياد ئەتسەڭ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانى سېنى ئالدىڭدا تاپىسەن قاچانكى قاچانكى سەن رەببىڭنى رەببىڭنى ياد ئەتسەڭ رەببىڭنى تىلغا ئالساڭ رەببىڭنى دەرھال تاپىسەن سەن ئالدىڭدا ئەگەر سەن رەببىڭ سۇبھانە ۋە تائالانى كەڭرىچىلىك ھالەتلىرىڭدە كەڭرىچىلىك شارائىتلىرىڭدا ياد ئەتسەڭ تونىساڭ رەببىڭ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا سېنى قىيىنچىلىك جاپا مۇشەققەتلىك ھالەتتە سېنى سىنايدۇ

سىلەر ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالانىڭ سىلەرگە چۈشۈرۈپ بەرگەن، سىلەرگە نېمەت قىلىپ بەرگەن نېمەتلىرىنى سىلەر ئەسلەڭلار. سىلەر ئۆز ۋاقتىدا دۈشمەن ئىدىڭلار. ئۆزئارا بىر بىرىڭلارنىڭكى ئەيىبىنى كوچىلايدىغان، بىر بىرىڭلارنى بۇلايدىغان، بىر بىرىڭلارنى ئۆچ كۆرىدىغان، ئۆچ ئاداۋەتلىشىدىغان مۇنداق دۈشمەن ئىدىڭلار ئۆزئارا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا سىلەرنىڭ قەلبىڭلارنى بىرلەشتۈردى. سىلەرنىڭ قەلبىڭلارنى بىرلەشتۈردى. ئۇنىڭدىن كېيىن سىلەر شۇ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭكى شۇ قەلبلەرنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت مانا بۇ نېمىتى بىلەن سىلەر قېرىنداش بولدۇڭلار. مانا بۇ تەقۋادارلىقنىڭ مېۋىسى ئەمەلدىن بولۇش. قاچانكى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالادىن قورقىدىكەنمىز، قورقىدىكەنمىز، ئاللاغا نەفلە ئەمەل ئىبادەت، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالىغا بولىدىغان نەفلە ئەمەل ئىبادەتلەرگە ئەھمىيەت بېرىدىكەنمىز، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا بىزنىڭ قەلبىمىزنى بىرلەشتۈرۈپ قويىدۇ، بۇرادەرلەر. ئەگەر، ئەگەر رەببىمىز سۇبھانەھۇ ۋەتائالادىن قورقمىساق، رەببىمىز سۇبھانەھۇ ۋەتائالا بىزنى بۇيرۇغان، بۇيرۇغان ئەمەل ئىبادەتلەرگە ئەھمىيەت بەرمىسەك، سۇس قىلىپ قارىساق، گۇناھ مەسىيەت بىلەن يۈرسەك، گۇناھ مەسىيەت بىلەن يۈرسەك، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا بىزنىڭ قەلبىمىزگە باشقىلارنىڭ غەزىپىنى تاشلاپ قويىدۇ. شۇ ئارقىلىق ئاللا سوبھانە ۋەتائالا مانا بۇ بىزگە بەرگەن نېمەتنى تارتىۋالىدۇ. بۇ ھەقتە باشقا ئايەتلەردە كېلىدۇ، قاچانكى، قاچانكى بىر قەۋم، بىر قەۋم ئۆز، ئۆزىدىكى ئىللەتنى ئۆزگەرتمەيدىكەن، ئۆز ھالىتىنى ئۆزگەرتمەيدىكەن، ئاللا سوبھانە ۋەتائالا ئۇ كىشىنى ھالىنى ئۆزگەرتىپ قويمايدۇ دېگەن. ئىنناللاھە، ئىنناللاھە لا يۇغەييىرۇ ما بىقەۋمىن ھەتتا يۇغەييىرۇ ما بىئەنفۇسىھىم.

ئەمەلىيەتكە بارساق بىرگە بارىمىز قېرىنداشلىرىمىز بىلەن. قايتساق بىرگە قايتىمىز. مەركەزدە تۇرساق بىرگە تۇرىمىز. تاماق يېسەك بىر داستىخاندا يەيمىز. ئەنە شۇنداق بىر ھايات ياشايمىز بىز. شۇنداق بولغان ئىكەنمىز. ئەش ئارىمىزدىن بىرەر بىر بۇرادەرلىرىمىز سۇسلۇق قىلسا ئاللا سوبھانىللا قىلغان ئەمەل ئىبادەتلەر. شۇ ئارقىلىق شۇنىڭكى زىيىنى ئۆزىگىلا ئەمەس باشقىلارغا يېتىدىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىمىز ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن ھېساب ئېلىشىمىز كېرەك. رەببىمىز سوبھانە ۋە تائالا بىزدىن ھېساب ئېلىشتىن ئەۋەل ئۆزىمىز ئۆزىمىزدىن ھېساب ئېلىپ ئاللا سوبھانىللا قىلغان تەقۋادارلىققا ئەمەل قىلىشىمىز كېرەك.

قاچانكى بىز ئاللا سۇبھانەتائالىغا ياراپ قالىدىكەنمىز، ئاللا سۇبھانەتائالىنىڭ ئالدىدا ئەنە شۇنداق ئىكرام ئېرىشىمىز بۇرادەرلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ھەر ۋاقىت ئاللا سۇبھانەتائالىغا قىلغان تەقۋادارلىققا بەك ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. ئالدىنقى دەرستە ئۆتكەندەك، قىلغان ئەمەل-ئىبادەتلىرىمىزدە رەببىمىز سۇبھانەتائالانىڭ رازىلىقىنى كۆزلىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن ھېچ قانداق بىر نەرسە قەلبىمىزگە يوشۇرۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك، بۇرادەرلەر. پەقەت ۋە پەقەت ئاللانىڭ رازىلىقى كۆزلىنىشى كېرەك قىلغان ئەمەللىرىمىزدە. ئىككىنچىدىن، ئاللادىن قورقۇشىمىز كېرەك. ئاللا سوبھانىۋاتائالا بىزنى بۇيرۇغان ئەمەل ئىبادەتلەرگە ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك توسقىنىدىن بىجانىدىل شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە دەرھال يېنىشىمىز كېرەك بولىدۇ ئەنە شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە بىز ئاللا سوبھانىۋاتائالا بىزگە بولغان ياردىمى غەلىبە نۇسرىتى ئانىڭدىكى بىزگە

قولغا ئالدىڭ بۈيۈك مىراس ئىلىمنى، جارى قىلدۇر ھەق يولىدا بىلىمنى. قەفەس ئىچىدە كۆشەپ ياتقان شىر بولما، بولساڭ ئەگەر ھېس قىلغىن شۇ زۇلۇمنى. يەتتى كۆككە مەزلۇملارنىڭ نالىسى، زىندانلارغا توشقان ئۈممەت زارىسى. تىرىك كىرىپ ئۆلۈك چىقسا قانچىسى، قانداق سەۋر قىلسۇن ئىنسان بالىسى. بايان قىلغىن قۇرئان بىلەن سۈننەتنى، دەۋەت قىلغىن جىھادقا بۇ ئۈممەتنى. دۇنيانى دەپ تاغۇتلارغا مايىل بوپ، زايە قىلما رەببىڭ بەرگەن نېمەتنى. سەرپ قىلغىن ھەق يولىدا مېلىڭنى، جىھاد ئۈچۈن مەھكەم باغلا بېلىڭنى. پىدا قىلغىن رەببىڭ ئۈچۈن جېنىڭنى.

رادىيو ئاڭلىغۇچى بۇرادەرلىرىمىزگە ئۆزىنىڭ مۇشۇ ھىجرەت قىلىش جىھاد قىلىش ۋە ياكى مۇشۇ ئىمان ئېيتىش مۇشۇ بىر ھاياتىڭنى ئىنشاللا ھەممە بۇرادەرلىرىمىزگە بىر ئىبرەت بولسۇن بۇندىن كېيىنكى ياخشى ئەمەللىرىمىزگە بىر تۈرتكە بولسۇن دېگەن مەقسەت بىلەن ئاللا تائالادىن ئەجىر ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلىپ كەلدۇق بۇندىن كېيىن مۇشۇ بۇرادەرلەرگە قىلماقچى بولغان ياكى يۈرەك سۆزلىرىڭنى ياكى بىر نەسىھەتلىرىڭنى قىلىپ تاشلىساڭ ئىنشاللا ياخشى جزاكاللا خەير ئەئۇزۇ بىللاھى مىنەششەيتانىر راجىم بىسمىللاھىر راھمانىر راھىم بارلىق ھەمدۇ سانالار ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان الله سبحانه ۋە تائالاغا بولسۇن ئامىن يول باشچىمىز قوماندانىمىز محمد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ھەمدە قىيامەتكىچە شۇ كىشىگە ئەگەشكەن راستچىل ئىمانلىق مۇسۇلمانلارغا الله تائالانىڭ رەھمىتى بولسۇن شۇنداقلا مۇشۇ جىھاد مەيدانىدا تۇرۇۋاتقان، سابىت تۇرۇۋاتقان يەنە شۇ ئەزىز مۇجاھىد ۋە مۇجاھىدە قېرىنداشلىرىمىزغا ئاللا تائالا ئاخىرەتتىمۇ بىر ئۆزى ياخشى كۆرگەن بەندىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلىپ جەننەتنىڭ ئەڭ كاتتىسى بولغان فىردەۋس جەننەتلىرىنى ئاتا قىلسۇن مەيلى شام دىيارىدا بولسۇن مەيلى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا جىھاد قىلىۋاتقان شۇ بۇرادەرلەرگە ئىنشائاللا ئاللا بىر جەننەتنىڭ ئەڭ كاتتىسىنى بەرسۇن ئامىن ئەمدى ئۆزۈمنىڭكى ئىسلام كەلتۈرۈش تارىخلىرىمنى سۆزلەپ ئېيتسام ئەمدى ئۆزۈم كۇفرنىڭكى مەكتىپىدە ھازىر ھېسابلاپ باقسام ئون تۆت يىل ئوقۇپتىمەن. باشلانغۇچ بىرىنچى سىنىپتىن تارتىپ تاكى ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگىچە ئون تۆت يىل شۇ كۇفرنىڭكى مەكتىپىدە ئوقۇپ، ئون تۆت يىل زەھەرلىنىپتىمەن ئەمدى مۇنداقچە قىپ ئېيتقاندا. ئالىي مەكتەپ قانچە يىل ئوقۇدۇڭ؟ ئالىي مەكتەپتە ئالتە يىل ئوقۇپتىم. شۇ شۇنى ئوقۇپ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلغا كەلگەندە. ئالىي مەكتەپ پۈتتۈردۈم پۈتتۈرۈپ كەپ ئۇزاق ئۆتمەي خىزمەتكە ئورۇنلاشتىم شۇ ئۆزەمنىڭ ئوقۇغان شۇ كەسپىمدە خىزمەتكە ئورۇنلاشتىم ئورۇنلىشىپ خىزمەت ئىشلىگەن بولدۇم بىر ئالدى كەينى بولۇپ ئىككى مىڭ بەش خىزمەتكە ئورۇنلاشقان بولسام ئىككى مىڭ توققۇزغىچە تۆت يىل تۆت يىل ئىشلەپتىمەن شۇ ئايلىقىڭ ياخشىمىتى يا ئايلىق ياخشىتى قايسى بىر كىستا شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئەمدى ئىككى يېرىم مىڭ كوي، ئۈچ مىڭ كويغا يېقىن ئايلىق ئالاتتۇق ئەمدى، خىتاي پۇلىغا. جياڭجىنلىرىمۇ بار ھە قوشاق. ئاڭلىغانلىققا دە يىللىق مۇكاپات دەپ ئالتە ئايدا بىر قېتىم يەتتە مىڭ كويدىن ئۆزىنە مۇكاپات پۇل بەرگەن ۋاقىتلىرى بار ئەمدى. كۇفرنىڭكى مەقسىتى ئاساسەن شۇ پۇلغا زورلاشكەن دە ھازىرقى ھېس قىلساق. كۆندۈرۈش شۇ راھەت پاراغەت. شۇ راھەت پاراغەتكە كۆندۈرۈش ھە. بۇ تۆت يىل خىزمەت قىپتىمەن، خىزمەت قىلىپ شۇنداق يۈردۈم يۈرۈپ بىر ۋاقىتلارغا كەلگەن ۋاقتىدا ئىدارىدە مۇشۇ خىزمەتنىڭ نېمىسى سەل تۆۋەن بولۇپ بىكارچى بوپ قالدۇق ئەمدى. بىكارچى بولۇپ قېلىپ ئۇ كۈندە قىلىدىغان ئىشىڭ نېمە ئۆيگە كىرگەن، ئاپاڭ ئېتىپ بەرگەن تاماقنى يەپ، تېلېۋىزورغا قاراپ، تېلېۋىزور كۆرۈپ ئۇنىڭدىن زېرىككەندىن تېشىغا چىقىپ،

شۇ بىر خىللام تۇرمۇشتا يا بولمىسا تورخانىغا كىرىپ تورغا چىقىش ياكى بولمىسا ئۆيگە كىرىپ تېلېۋىزور قاراپ يېتىش ئەمدى شۇ مۇشۇلا ئىش ئەمدى ئۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق ئىش يوق شۇنداق قىپ يۈرۈپ ئۆيۈم پوچتىخانىنىڭ يېنىدا ھەم شەھەرلىك چوڭ پوچتىخانىنىڭ يېنىدا بۇ پوچتىخانىغا ھەر شەنبە يەكشەنبە كۈنى خوتەندىن كەلگەن تاشچى بالىلار بار ئەمدى تاشچىلىق قىلغان قاشتاش ئەپ ساتىدىغان شۇنداق بالىلار كېلەتتى شۇ بالىلار كېلىدۇ تاشچىلىق قىلىدۇ ئىچىم پۇشۇپ كەتسە شۇنىڭ ئۈچۈن تاش كۆرىمەن ئەمدى. نېمە ئىش؟ تاشچىمۇ بولۇپ قالغان. كېيىن كېيىن تاشچىمۇ بولدۇق. شۇ تاش كۆرۈپ بۇ نېمىنى قاندا ئالىدىغاندا بۇ تاشنى دەپ ئولتۇرساق شۇندا بىر ئۈچ يۈز ئەللىك كويغا ئالغان تاشنى شۇ ئون ئىككى مىڭ كويغا ئاشۇنداق سېتىۋەتكىنىنى كۆردۇقتە ئەمدى. خىتايلارغا شۇنداق ساتتى شۇ ئۇيغۇر بالىلار. شۇنى كۆرۈپ بۇلارنىڭ ئىچىدە بۇ تاشچىنىڭ ئەڭ ياخشى يېرى. بۇلارنىڭ كۆپىنچىسى ناماز ئوقۇيدىغان بۇرادەرلەركەندە ئەمدى مۇسۇلمانلاركەندە ھەممىسى ناماز ئوقۇيدىغان چىقسام مەن شۇ بەزەن بىرلىرىنى كۆرىمەن تەرەت ئەۋاتقىنىنى كۆرىمەن بەزەن بىرلىرىنى كۆرىمەن شۇ تاشنى سېتىپ ئولتۇرۇپ كىتاب ئوقۇيدۇ شۇ نېمە كىتابلارنى ئوقۇيدۇ ئۇ ۋاقىتتا دىققەت قىلماپتىمەن شۇنداق قىلىپ شۇ ئارىلىقتا ئىككى تاشچى بىلەن تونۇشۇپ قالدىم مەن ئاكا ئۇكا تاشچى ئىدى ئۇ تونۇشۇپ قېلىپ شۇندىن بىر كۈن ئولتۇرۇپ دېدى ئەمدى ئۇكا مۇشۇندا بىكار بولسىڭىز ئارىلىقتا مۇناسىۋىتىمىز خېلى ياخشى بولۇپ كەتتىدە ئۇلار بىلەن ۋاي ئاكا ئۇ بۇ دېيىشىپ ئۆيلىرىگە بېرىپ دېگەندەك شۇنىڭ بىلەن ئاشۇنداق قىلىپ يۈرۈپ بۇنىڭ بىلەن شۇنداق ياخشى ئۆتتۇق ئەمدى ۋاي دېيىشىپ بىر كۈن ئولتۇرسام شۇ مەن دېدى ئەمكىن ماڭا مۇشۇندا چەچەنگە بېرىپ كەلسەك دېدى مېنىڭ پىراۋام بار ماشىنا ھەيدەيدىغان شۇ ماشىنا مەن بىلەن بىللە ماشىنا ھەيدىگەچ چەچەنگە بېرىپ كەلدى كورلا تەرەپكە دېدى شۇنىڭ بىلەن

پەقەت شۇ ماشىنا ھەيدەشنىڭ قىزىقىشى ئەمدى شۇ قىزىقىش بىلەنلا بولدى ئوقۇيمەن نامازنى دېدى ئۇنداش كەتتىق دېدى مېڭىپ شۇنىڭ بىلەن پېشىم بولغاندا تېلېفون قىلدى بۇلار تېلېفون قىلىپ چىقىڭ دېدى دەپ چىقتىم تەييار بولدىڭىزمۇ دېدى تەييار كەتتىق دېدىم ماڭدۇق مېڭىپ نېمە قىلسام شۇ پېشىم ۋاقتى بولدىدە شۇ ۋاللاھۇ ئەلەم سانجىغا كەلگەن ۋاقتىمىزمۇ يا شىخەنزىگە بارغان ۋاقتىمىزمۇ پېشىم بولدى شۇ مەنكىن بامدات ئوقۇدىڭىزمۇ دەيدۇ ياق بامدات ئوقۇمىدىم دېسەم شۇ مەنكىن ۋاي بامدات ئوقۇمىسىڭىز بولمايدۇ ئوقۇڭ دېدى شۇ قانداق ئوقۇيمەن دېسەم مۇنداق مۇنداق ئوقۇيسىز دەپ دەپ بەردى شۇ كۈنى شۇ ۋاللاھۇ ئەلەم يەتتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى بولسا كېرەك ئېسىمدە قېلىشىچە كۈنى قانچە ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئېسىمدە قېلىشى شۇ كۈن شۇ شۇنىڭ بىلەن بامداتنى ئوقۇدۇم ئەنكىن پېشىمنى ئوقۇيمىز دېدى مەن قانداق ئوقۇشنى بىلمەيمەن ئاشۇلار نېمە ئىش قىلسا شۇنى قىلىمەندە ھەرچە رۇكۇ قىلسا رۇكۇ قىلىمىز سەجدە قىلسا سەجدە قىلىمىز شۇنىڭ بىلەن ئوقۇدۇم ئارىلىقتا ئۇ يەرگە نېمىگە بېرىپ كەلدۇق

مەندىن بىر بالداق پەس، مەن خۇددى ئۇلاردىن ئېگىز، ئۈستۈن ئاشۇنداق كۆرۈنىدىغان شۇنداق بىر خىل راھەت، بەك شۇنداق ئۇ تۇيغۇ دېگەن ئەمدى ئۆزۈم تەسۋىرلەپ بېرىمەن. ئىماننىڭ لەززىتى. ئىماننىڭ لەززىتىنى رەسمىي تېتىدىم. ئاللاھۇ ئەكبەر، بۇ ئەمدى ناماز ئوقۇش ئەجەب بىر خىل، ئادەم ئۆزىنى يەڭگىل ھېس قىلىپ قالىدىكەن دەپ پۈتۈن بۇ ئاشۇ قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىزدىن قول ئۈزۈپ، شۇنداق ئۆزۈم بىر خىل يەڭگىل ھېس قىلدىم-دە، شۇ مەن بۇ تەرىقىدە ئۆتتۇق، كېيىن ئۇلارمۇ. ۋاي دەپ ئىزدەپ تۇرىدىغان بولدى مەنمۇ ۋاي ئاكا دەپ ئۇلار بىلەن باشقا يەرلەرگە سەپەرگە چىققان بولدۇق سەپەرگە چىقىپ شۇ نېمە قىلىش جەريانىدا بىللە نامازلارنى ئوقۇپ شۇنداق قىلىپ ئارىلىقتىن بىر يىل ئۆتتى بىر يىل ئۆتۈپ ئۆيدىكى ۋاقتىمدا ئاپامدىن سورايمەن-دە ئاپا خۇپتەن نەچچە رەكەت دەيمەن مانچە رەكەت ئوقا دەيدۇ ئوقۇپ بولدۇم دېسەم ئاندىن كېيىن سۈننىتىنى ئوقۇ دەيدۇ ئاندىن كېيىن ۋىترىنى ئوقا دەپ ئانا دەپ تۇرىدۇ ئاپام شۇنداق ئاپامدىن ئايرىلىپ تالاغا چىقىپ كەتتىم ئۇ يەر بۇ يەرگە بېرىپ قالسام، يەنە تېلېفون قىلىپ سورايمەن ناماز ۋاقتى بولسا. پېشىن بولسا، پېشىن بولدى، قانچە رەكەت ئوقۇيمەن، باشتا تۆت رەكەت سۈننىتىنى ئوقۇ دەيدۇ. ئاشۇنداق قىلىپ يۈرۈپ، شۇنىڭ بىلەن شۇ تەرىقىدە ئارىلىقتىن بىر يىل ئۆتۈپتۇ. بىر يىل ئۆتتى، نامازنىمۇ ئوقۇپ ماڭدۇق. ئەمدى ۋاقتىدا يېڭى ئىمان ئېيتقان. پەقەت كاللامدىكى چۈشەنچە ناماز ئوقۇساقلام جەننەتكە كىرىمىز، دەيدىغان شۇنداق بىر ئاڭ بار. ناماز ئوقۇماستىن بۇرۇن جاھىلىيەتتە يۈرگەن ۋاقتىمدا ئويلايتتىمكىن، ئاي، ھازىر قىرىق ئەللىك ياشقا كىرگۈچە بىر ئاشۇنداق قىلىپ يۈرۈپ پېنسىيەگە چىققاندىن كېيىن خىزمەتتىن بىر دەم ئېلىشكە چىققاندا ئاندىن كېيىن ئوقۇساقمۇ بولىدۇ دەيدىغان ئاشۇ ئاڭ بار ئىدى-دە چۈشەنچەمدە شۇنداق قىلىپ كېيىن ئويلاپ باقسام ئەمدى ھازىر ئويلىسام ھەم بۇ بىزنىڭ ئاتمىش يىل ياشايمىز يا يۈز يىل ياشايمىز ھېچقانداق ھۆججىتىمىز يوق ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تەئالا قاچان ئەپ كېتىمىز دېسە بۇ جېنىمىزنى ھەم شۇ ۋاقتىدا ئەپ كېتىدىكەن شۇنى شۇ ئاڭ بار ئىدى كاللامدا. شۇ مەن بۇ ناماز ئوقۇدۇم، شۇنداق قىلىپ بىر يىل ئۆتتى. بىر يىل ئۆتتى، ئوقۇدۇم، ئوقۇدۇم، شۇ ئانچە مۇنچە كىتابلارغا قاراپ، بەزى بىر سۈرىلەرنى يادلاپ نېمە قىلدىم. شۇ تەرىقىدە ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلغا كەلدۇق. ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلمۇ يەنە شۇ تەرىقىدە ئۆتەۋەردى بۇ كۈن ئەمدى. شۇ ئۆزۈم كاللامدا بىر خىل بۇ ئەمدى ئاغىنىلىرىم بار، جاھىلىيەتتىكى ئاغىنىلىرىم. ئۇلار بىلەن ئارىلاشايسام تېخى. ئۆزۈم ناماز ئوقۇيمەن، لېكىن ئۇبۇ سورۇنلۇق چاقاس بارىمەن-دە يەنە. دىننى ھەقىقىي چۈشەنمىگەندىكىن، بىزگە يا بىر ئادەم ئۇكام مانداق مانداق ماۋۇنىڭ يولى مەيەردە مەيەرگە دەيدىغان بىر ئەھلى ئىلىم بىلەن ئارىلىشىپ قىلمىغاندىكىن. شۇنىڭ بىلەن ئاشۇنداق قىلىپ ئەمدى رېستورانغا چاقىرسىمۇ باردۇق. شۇنداق قىلىپ يۈرۈپ كېيىن بارا بارا ساقال قويۇپ يۈرگەن بۇرادەر بىلەن ئارىلاشتىم. ئارىلىشىپ ئۇلار بىلەن شۇ شۇنداق. مۇئامىلىمىز ياخشى بولدى، ئاشۇنداق ئۆتتۇق، ھەم ئۆزىمىزنىڭ ھېلىقى شۇ تۇرۇۋاتقان يەرلىرىمىزدىمۇ ساقال قويۇپ يۈرگەن بالىلار بار ئەمدى. شۇ بالىلار بىلەن ئارىلىشىپ. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلغا كەلگەن ۋاقتىدا بەشىنچى ئاينىڭ ۋاقتى بۇ، بەشىنچى ئاينىڭ بىرى. شۇ ئۆزۈم ئىشلەۋاتىمەن يەنە شۇ كۇفرغا. شۇ ئارىلىقتا ھېلىقى بىر خوتەنگە بارىدىغان بىر ئىش چىقىپ قالدى. بىر ئىش چىقىپ قېلىپ شۇنىڭ بىلەن خوتەنگە ماڭدىم. شۇ خوتەنگە بېرىپ. خوتەندە تۇردۇق بىر تۆت بەش كۈن مەن بىر ھەپتىدەك تۇرۇپتۇ بىر ھەپتىدەك تۇرۇپ شۇ قايتا چېغىمدا يېنىمدا يەنە بىر بالا بارتى تۇققىنىمىزنىڭ بالىسى شۇ ئۇ دېدى ئەمدى قۇرۇق كەتمەي بېكەتتىن بىرەر ئىككى ئادەم بولسىمۇ ئەپ كېتىلى ماي پۇل چىقىدۇ ھېچ بولمىسا دېدى ھە دەپ سەن ئەچىق دېدىم مەن ئۆزۈم تۇردۇم تۇرسام بىر كەم بولغاندا بىر ئەر بىلەن بىر ئايالنى باشلاپ چىقتى كىچىك بالا ئىكەن يېڭى توي قىلغان ئەر ئايال ئىكەن كىچىك ئىكەن لېكىن شۇ ئىككىسىنى ئالدۇق كەتتۇق، ماڭىۋاتىمىز، ماڭىۋاتىمىز، كېتىپ بېرىپ ئەمدى ئۇلارغا ئازراق گەپ قىلغان بولدۇم، ناماز ئوقۇڭلار، بۇنداق يالاڭاچلىق جۈمەڭلار، بولمايدۇ ئۇ بۇ دەپ ئازراق دەۋەت قىلغان بولدۇق، دەۋەت قىلىپ كېتىپ بارىمەن، ئارىلىقتا قانداق بولدى، مۇشۇ قېرىندىشىمىز يازغان ھىجرەت تەسىراتلىرى دېگەن كىتابنىڭ گېپى چىقتى ئۇ يەردە. شۇنىڭ بىلەن مۇشتا مۇشتا كىتاب باركەن دەپ ئاڭلىغانتىم شۇ كىتابنى ئوقۇپ باقتىڭلىما دەپ سورىدىمغۇ دەيمەن بالىلارنى دېسەم ئۇ ئاقىم ماشىنىدا ئولتۇرغانلارنىڭكى ئايالىدا ئۇ كىتاب باركەن دە شۇ مەندە بار ئۇ كىتاب دېدى دېگەندىكىن شۇنىڭ بىلەن تۇرۇپ ئاندىكىن نەدە ئۇ كىتاب دېسەم ماشىنىنىڭ ئارقىدا سومكامدا بار دېدى شۇ ماشىنا توختاتتى ئارقىنى ئېچىپ سومكىنى ئەپ بەردى شۇ مەنكىن ئەكىلىڭ ئوقۇي دەپ ماشىنىنى يەنە بىرسى ھەيدىدى مەن ئوقاپ كېتىپ بارىمەن دە يېنىدا ئولتۇرۇپ ئوقۇدۇم ئوقۇدۇم ئوقۇدۇم ئوقۇدۇم شۇ ئەسىرلەر بىلەن ماڭغان ئەمدى خوتەندىن شۇ بىر كەم بولغان ئوقۇپ ئوقاپ ھېلىقى كىتابنى شام بولۇپ كەتتى كەش بولۇپ كەتتى كۆرەلمىدىمدە بۇ بىر كېچە قاچان توشار ئەمدى دېدىم شۇ مەنكىن كېچىچە ماڭدۇقمۇ ئۈرۈمچىگە كەلدۇق ئۈرۈمچىدىمۇ ئوقۇشقا پۇرسەت چىقمىدى. شۇ مەنكىن كەتتىم. ئۆيگە بېرىپ ئولتۇرۇپ بىر ئوقاپتىمەن، بىر ئوقاپ شۇ. بەردىمۇ ئۇ كىتابنى ساڭا؟ بۇ كىتابنى ئاخىرى دېدى ئاندىكىن بولدى سىزگە بېرىۋەتتىم بۇ كىتابنى دېدى. دېگەندىكىن ۋاي دېدىم، يانچۇققا سالدىم شۇ ئۆيگە كېلىپ ئېچىپ باشتىن باشلاپ ئوقۇدۇم بۇنى ئولتۇرۇپ. ئوقاپ ئوقاپ ئوقاپ قارىسام بۇنىڭدا بىر ۋەقەلىق بار ئىكەن ئەمدى. ھازىرقى مۇشۇ ئابدۇل مەخسۇم ئۇكام بىلەن شېھىت بولۇپ كەتكەن. شۇ رەھىمۇللانىڭكى ئاشۇ بىر مۇھاسىرىنى بۆسۈپ چىقىپ كەتكەن يەنە بىر تال تاپانچا.

تۇرۇپ، ئاشۇنداق ئۇيغۇرلارمۇ بارمىدۇ، قورال تۇتۇپ ئاشۇنداق شۇ مۇھاسىرىنى شۇنداق بۆسۈپ چىقىپ كېتەلىگىدەك ئۇيغۇرلارمۇ ياشايدىغان ئاشۇنداق يەر بارمىدۇ دېگەن نەرسە قاتتىق تەسىر قىلدى بۇ نەرسە شۇ ماڭا قورال دېگەن بۇ ئۇقۇم كاللامغا قاتتىق تەسىر قىلدى شۇنىڭ بىلەن يەنە ئوقۇدۇم ئوقۇدۇم ئەڭ ئاخىرى ئاندىكىن ھېلىقى ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئىسلامىي ماقالىدا بولسۇن!

ئاپتورى سۇلايمان ئەبۇ غەيس ھەمد ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا خاستۇر. ئۇ راھمان ۋە رەھىمدۇر. قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر. مۈلۈكنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ، خالىغان ئادەمدىن تارتىپ ئالىدۇ. خالىغان ئادەمنى ئەزىز قىلىدۇ، خالىغان ئادەمنى خار قىلىدۇ. ھەممە ياخشىلىق ئۇنىڭ قولىدا ۋە ئۇ ھەر نەرسىگە قادىردۇر. دۇرۇت ۋە سالام! رەسۇللارنىڭ خوجىسى، مۇتتەقىلەرنىڭ ئىمامى، يېگانە قوماندان، مەرھەمەت ۋە جەڭ پەيغەمبىرى، قىيامەت سائىتىگە ئاز ۋاقىت قالغاندا قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلگەن ۋە مۇنداق دېگەن رەسۇلۇللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە بولسۇن، ئىينە، يەنى جازانىنىڭ بىر تۈرى، ئىينە، بىلەن سودا قىلغان، ئۆكۈزلەرنىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ تىرىكچىلىك قىلىش بىلەن كۇپايىلەنگەن ۋە جىھادنى تەرك قىلغان چېغىڭلاردا،

ئىمان ئىخلاس جاسارەت ۋە ئەمەلدۇر. بىر ئادەم شەھەرنىڭ يىراق يېرىدىن ئالدىراپ كېلىپ، ئى مۇسا! شۈبھىسىزكى كاتتىلار سېنى ئۆلتۈرۈشنى مەسلىھەت قىلىشىۋاتىدۇ. شەھەردىن دەرھال چىقىپ كەتكىن. مەن ئەلۋەتتە ساڭا سادىق كىشىلەردىنمەن، دېدى. سۈرە قەسەس، يىگىرمىنچى ئايەت. ئىمان بۇ ئادەمنىڭ قەلبىنى تولدۇرغان، ئىخلاس قەلبىنى پاكلىغان، جاسارەت غەيرەت تىرىشچانلىقىنى يۈكسەلتكەن ئىدى. ئۇنىڭ ئەمىلىنىڭ جەۋھىرى توپ توغرا بىر نەسىھەت قىلغۇچى بولۇش ئىدى. مانا بۇ ئادەمنىڭ مەسئۇلىيىتى سىلەرنىڭمۇ مەسئۇلىيىتىڭلار. تىرىشچانلىقى سىلەرگىمۇ پەرز. قىلغان ئىشى ئۈممەت بېسىپ ئۆتكەن بۇ مۇھىم باسقۇچتا سىلەرنىڭ ئۈستىڭلارغا ئېلىشىڭلار كېرەك بولغان رولدۇر. بۇ سەۋەبتىن ئۈممەتنىڭ سىلەرنىڭ ئۈستىڭلاردىكى ھەققى ھەسسە ھەسسىلەپ ئاشقان. سىلەرنىڭ يەلكەڭلاردا تۇرۇۋاتقان ئۈممەتنىڭ ئامانىتى ھەر قاچاندىكىدىنمۇ تېخىمۇ كۆپ. ئەي ياشلار! بۇ ئەكس سادالىق توۋلاشلار، پۈتۈلمەس تۈگۈلمەس ۋەقەلەر، كەينى كەينىدىن كەلگەن پالاكەتلەر، بۇ ھەممىنىڭ سەۋەبى بىز تۇرۇۋاتقان قاراڭغۇ كېچىلەر. ۋە ئۈممىتىمىزنى ھالىدىن كەتكۈزۈۋەتكەن ئۆلتۈرگۈچى يارىلاردۇر. ئەگەر ئاللا يولىدىكى جىھادنى تەرك قىلمىغان بولساق ئىدۇق، بۇنىڭ ھېچبىرى بېشىمىزغا كەلمەس ئىدى. قەلبلىرىمىز دۇنيا سۆيگۈسىگە چۆكتى. ئۆلۈمدىن يىرگەندۇق. خوش، ئاقىۋىتىمىز قانداق بولدى؟ قەلبىمىزنى قاپلىغان بىر قورقۇنچ، بېشىمىزنى ئەگدۈرگەن بىر خارلىق، بۇرنىمىزنى سۈرتكەن بىر قەدىرسىزلىك، غۇرۇرىمىزنى سۇندۇرغان بىر بۇزغۇنچىلىق ۋە بىلىڭلاركى، زەئىپلىكنىڭ ھەممە ھالىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ ۋەزىيەت پەقەت ۋە پەقەت ئىخلاسمەن تىرىشچانلىقىڭلار بىلەن ئۆزگىرىشى مۇمكىن. ئۆزۈڭلارنى ئاتىشىڭلار، جىھاد قىلىشىڭلار ۋە بوران چاپقۇن سەلگە قارشى ئاللا تائالانىڭ بۇ سۆزىنى جاكارلاپ تۇرۇشۇڭلار بىلەن ئۆزگىرىشى مۇمكىن. تالۇتنىڭ تەۋەلىرىدىن.

پەرۋەردىگارىمىزنىڭ شەرىئىتىدىن باشقا شەرىئەتلەرگە مەھكۇم. شەھۋەت كەينىدىن يۈگۈرگەن بوپتۇق. زېمىنلىرىمىز چەيلىنىپتۇ. نومۇسىمىزغا تېگىلىپتۇ. ماللىرىمىز تارتىۋېلىنىپتۇ. دۆلەتلىرىمىزدە دىنىمىزنىڭ شەرىئىتى ئۆتمەس بوپتۇ. ئاچچىق ئەلەمدىن قۇتۇلغان يالغۇز بىرەر كىشىنى كۆرەلەمسىلەر؟ مۇستەملىكىنىڭ ھىيلىلىرىدىن پۈتۈن ئەزالىرىمىزغىچە قىلغان خىيانەتنىڭ ئاغدۇرمىچىلىقىدىن باشقا بىزگە نېمە قالدى؟ ئۆزىمىزنى ئالداپ يۈرگەن كارامىتىمىز قايسى كارامەت؟ ئۆزىمىزنى گوللاپ يۈرگەن شەرىپىمىز قايسى شەرەپ؟ دۈشمەنلىرىمىزدىن تەلەپ قىلغان تىنچلىقىمىز قايسى تىنچلىق؟ قايسى مەنپەئەتنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئارزۇ قىلىۋاتىمىز؟ ھەم ئاندىن كېيىن نېمە سەۋەبتىن قورقىمىز؟ نېمە ئۈچۈن قورقىمىز؟ كىمدىن قورقۇۋاتىمىز ۋە قاچانغىچە قورقىمىز؟ سويۇلغاندىن كېيىن قوزىغا قاسساپنىڭ نېمە زەرەرى يېتەر؟ ئەنە شۇ شەيتان ئۆز دوستلىرىنى يەنى كۇپپارلارنى قورقۇتىدۇ. ئەگەر مۆمىن بولساڭلار ئۇلاردىن قورقماڭلار. مەندىن قورقۇڭلار. سۈرە ئال ئىمران بىر يۈز يەتمىش بەشىنچى ئايەت. ئەي ياشلار! بوسۇغىمىزدىكى بۇ ۋەيران قىلغۇچى جەڭ پەقەت جېنىمىزنى ئېلىپ، بەدەنلىرىمىزنى پارچىلاپلا قالمايدۇ، بەلكى ئۇنىڭ يەنە بىر مەقسىتى زېمىننى بالالارغا گىرىپتار قىلىشتۇر. زېمىنلىرىمىزنى چەيلەش، بايلىقلىرىمىزنى بۇلاش، ئىسلام دۇنياسىنى يەھۇدىي ۋە ئەھلى سەلىپلەرنىڭ مەنپەئەتىگە بولىدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشتۇر. بۇ جەڭ ئويلىنىشىمىزغا پۇرسەت بەرمىگۈدەك دەرىجىدە بىزلەرگە يېقىن. تاللاش ھەققىمىز يوق. نېمە قىلىدىغانلىقىمىزنى قارار قىلغۇچىلىك ياكى بىزدىن تەلەپ قىلىنغاننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چوڭلىرىمىز بىلەن مەسلىھەتلىشىدىغانچىلىك بىرەر مۆھلەت بەرمەيدۇ بىزگە. ئەي ياشلار! بۈگۈن قىلىشىمىز زۆرۈر بولغان يېگانە بىر ئىش بار. ئىككىنجى بىر تاللاش يوق. ئۇ بولماستىن قۇتۇلۇش يوق. ئۇ بولسىمۇ ئۇرۇشتۇر. ئى مۇھەممەد! ئاللاھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن. يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن. ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان. مۇناپىقلارنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئەھمىيەت بېرىپ كەتمە. سەن پەقەت ئۆزۈڭگىلا جاۋابكارسەن. مۆمىنلەرنى جىھاد قىزىقتۇرغىن. ئاللاھنىڭ كاپىرلار كۈچىنى توسىدىغانلىقى مۇھەققەقتۇر. ئاللاھنىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇر. ئاللاھنىڭ جازاسى ئەڭ قاتتىقتۇر. سۈرە نىسا، سەكسەن تۆتىنچى ئايەت. بىز يۈزمۇ يۈز تۇرىدىغان بۇ دۈشمەن يەھۇدىي ۋە ئەھلى سەلىپلەر ھەمكارلىق ئورنىتىشقان بىر دۈشمەندۇر. ھېچكىم ئۇلارنىڭ كۇپۇرى توغرىسىدا زەررىچىلىك بىرەر شەك ئىچىدە ئەمەس ۋە بىزلەرگە مۇسۇلمانلارغا قانچىلىك دەرىجىدە دۈشمەن ئىكەنلىكىنى، بىزنىڭ يىلتىزىمىزنى قۇرۇتۇشقا قانچىلىك دەرىجىدە ھېرىسمەن ئىكەنلىكى ئاشكارىدۇر. نىشانى ۋە مەقسىتى ئوپئوچۇق، نىيىتى چۈشىنىشلىكتۇر. نىيەتلىرىنى بايان قىلىشتىن تارتىنىپ قېلىشمايۋاتىدۇ ۋە بۇنىڭ بىلەن خۇشال بولۇشۇۋاتىدۇ مەقسىتىگە يېتىش يولىدا ئالدىغا چىققان ھەر كىمگە ئۇرۇش ئېلان قىلىۋاتىدۇ مانا ئۇلار بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئەڭ چوڭ مەسئۇلىيەت ۋە ئاللاھقا يېقىنلاشتۇرىدىغان ئەڭ چوڭ ئەمەلدۇر كىمكى ئۇلار بىلەن يېقىنچىلىق قۇرسا بىر ئېغىز سۆز بىلەن بولسىمۇ ئۇلارغا ياردەم قىلسا

ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن! مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلەرى، قولىدا قورالى دىننىڭ ئىززىتى، غايىسى قىلماقتۇر قۇرئاننى ئالىي، كۆزلەيدۇ شاھادەت ئاللا رىزاسى. ئاقسۇ ئاۋاتتىكى يېڭىئېرىق ساقچىخانىسىغا قارىتا ئېلىپ بېرىلغان جىھادىي ئەمەلىيەتنىڭ تەپسىلاتى ئاشكارىلاندى. خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئاشكارا قىلىشىچە، ۋەقە يۈز بەرگەن كۈنى ئۈچ نەپەر پىدائىي چۈش مەزگىلىدە يېڭىئېرىق ساقچىخانىسىغا كېلىپ، مۇھاپىزەتتە تۇرۇۋاتقان ياردەمچى ساقچىلارغا ساقچىخانا باشلىقى بىلەن كۆرۈشمەكچى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. ياردەمچى ساقچىلار ساقچىخانا باشلىقىنىڭ يىغىندا ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، پىدائىيلارنىڭ ساقچىخانىغا كىرىشىگە يول قويمىغان ۋە ئۇلارنىڭ يېنىنى ئاختۇرۇشقا ئۇرۇنغان. نەتىجىدە بۇ پىدائىي قېرىنداشلىرىمىز بەللىرىدىكى ئورغاقنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ ياردەمچى ساقچىلارغا زەربە بەرگەن ۋە ئىككى نەپىرىنى يارىلاندۇرغان. بۇ چاغدا خىتاينىڭ رەسمىي ساقچىلىرى ساقچىخانا ئىشخانىسىدىن ئوق چىقىرىپ، ساقچىخانا بىناسىغا ھۇجۇم قىلىپ كىرىۋاتقان ئۈچ نەپەر پىدائىي قېرىندىشىمىزنى نەق مەيداندا شەھىد قىلىۋەتكەن. بۇ، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بەرگەن تۇنجى قېتىملىق خىتاي ساقچىخانىسىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى بولۇپ، ئۆتكەن يىلى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بەرگەن شۇ خىلدىكى ھۇجۇم ۋە قىرغىنچىلىقلاردا يۈزگە يېقىن مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز شەھىد بولغان. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ جىھادىي ھەرىكەتلەر ۋەتىنىمىزنىڭ ئىسلامىي فەتھىسى ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان كۈرەشلەرنىڭ كۈندىن كۈنگە راۋاجلىنىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلەپ تۇرۇپتۇ بىز ۋەتەندىكى مۇجاھىد بۇرادەرلىرىمىزگە ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا بىخ سۈرۈشكە باشلىغان جىھاد نوتىلىرىنى ياخشى پەرۋىش قىلىپ ئۇنىڭ ۋەتىنىمىز تۇپرىقىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىۋېلىشى ئۈچۈن بار كۈچىنى ئايىماي ئەڭ ئاخىرقى بىر تامچە قېنى قالغۇچە جىھاد مەيدانىدا سابىت تۇرۇشىنى تەۋسىيە قىلىمىز ئاللا تائالا ۋەتىنىمىزنىڭ ئىسلامىي فەتھىسىنى تېخىمۇ تېزلەتكەي ئامىن ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى توقسۇ ناھىيىسىدە ئارقا ئارقىدىن ئۈچ قېتىم پارتلىتىش پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بەردى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاقسۇ ۋىلايىتى توقسۇ ناھىيەسىدە ئارقا-ئارقىدىن ئۈچ قېتىم پارتلىتىش پىدائىيلىق ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلىپ، ئاز دېگەندە ئۈچ نەپەر خىتاي ئۆلگەن. تۇنجى قېتىملىق پارتلاش مەزكۇر ناھىيەدىكى بىر ساتىراشخانىدا، ئىككىنچى قېتىملىق پارتلاش بىر كۆكتات بازىرىدا يۈز بەرگەن. خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئىككىنچى قېتىملىق پارتلاشتا بىر خىتاي ئۆلۈپ، ئىككى خىتاي يارىلانغان. ۋەقەدىن كېيىن خىتاي دائىرىلىرى ۋەقە يۈز بەرگەن رايوننى دەرھال قامال قىلىپ، ئۈچ نەپەر بۇرادىرىمىزنى قولغا ئالغان. ئۈچىنچى قېتىملىق پارتلاش ساقچىلار گۇمانلىق بىر ئاپتوموبىلنى توختىتىپ قورشاۋغا ئالغاندا يۈز بەرگەن. ئەمما خىتاي دائىرىلىرى بۇ پارتلاشتا ئۆزى تەرەپتىن ئۆلگەن ۋە يارىلانغانلارنىڭ سانىنى ئېلان قىلمىغان. ئاللا تائالا بۇ بۇرادەرلىرىمىزنى جەننەتلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى بولغان فىردەۋس جەننىتى بىلەن مۇكاپاتلىغاي. ئامىن. خىتايلار نېگرىيەدە ھۇجۇمغا ئۇچراپ، بىر خىتاي ئىشچى ئۆلتۈرۈلدى. نېگرىيەنىڭ شىمالىدىكى كادۇنا شتاتىغا قاراشلىق بىر چېگرا بازىرىدا خىتاي قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى قوراللىق كىشىلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان بولۇپ، مەزكۇر ھۇجۇمدا بىر خىتاي ئىشچى ئۆلۈپ، ئىككى ئىشچى يارىلانغان. نېگرىيە ساقچى تەرەپنىڭ ئېلان قىلغان باياناتىدىن مەلۇم بولۇشىچە مەلۇم ئىسلامىي تەشكىلات ئەزالىرى جوس-كافانچان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىغا باشچىلىق قىلىۋاتقان ئۈچ نەپەر خىتاي پۇقراسىنىڭ ئاپتوموبىلىغا ھۇجۇم قىلغان ئۇ ھۇجۇمدا ئۇلارنىڭ بىرى ئۆلۈپ قالغان ئىككىسى يېنىك يارىلانغان دەپ كۆرسەتتى بۇ خىتاي پۇقرالىرىنىڭ نېگرىيەدە تۇنجى قېتىم ھۇجۇمغا ئۇچرىشى ئەمەس ئۆتكەن يىلى ئىككىنچى ئايدا قوراللىق كىشىلەر نېگىرىيەنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى يوبو شتاتىنىڭ پوتسكون دېگەن يېرىدە ئۈچ خىتاي دوختۇرىنى بوغۇزلىۋەتكەن بولۇپ، بۇنىڭغا بوكو ھارام ناملىق ئىسلامىي تەشكىلات مەسئۇل ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان. ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئۆكتەبىر ۋە نويابىردا مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ئاساسلىق بازىسى بولغان بورنو شتاتىدا، تۆت نەپەر خىتاي پۇقراسى ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، يېقىندا نېگرىيەدە بولۇپ ئۆتكەن مۇسۇلمانلارنىڭ خىتاي پۇقراسىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى بىلەن خىتاي تەرەپنىڭ ئاۋات ناھىيەسىدە ئۈچ نەپەر مۇسۇلمان بۇرادىرىمىزنى ئېتىپ شەھىد قىلىش ۋەقەسى ئوتتۇرىسىدا مەلۇم دەرىجىدە باغلىنىش بارلىقىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلىنمىغان. ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ قەلبلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۇلارنى يىمىرىلمەس كۈچ قىلىپ ئۇيۇشتۇرۇپ بەرسۇن. ئامىن.
رۇسىيەدە ئېلىپ بېرىلغان پارتلىتىش ھۇجۇمىنى مۇجاھىدلار ئۆز ئۈستىگە ئالدى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، رۇسىيەنىڭ ۋولگوگراد شەھىرىدە ئۆتكەن ئايدا يۈز بەرگەن ئادەم بومبا ھۇجۇمىنى مۇجاھىدلار ئۈستىگە ئالدى. مەزكۇر پارتلاشلاردا ئوتتۇز تۆت نەپەر رۇس كاپىرى ئۆلگەن بولۇپ، مەلۇم بىر تور بېتىگە ئەۋەتىلگەن كۆرۈنۈشتە، ھۇجۇمغا قاتناشقۇچىلار ئۆزىنى مەلۇم قىلغان.

ئۆزىنىڭ كەلىمىسىنى ئالىي قىلىش يولىدا ئېلىپ بارغان جىھادلىرىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن.
غەرب دۆلەتلىرى لىۋىيە ۋەزىيىتىنىڭ كەسكىنلىشىپ كېتىشىدىن ئەندىشە قىلماقتا. ئاخباراتلارنىڭ مەلۇم قىلىشىچە، لىۋىيەنىڭ چوڭ شەھەرلىرىدىن بىرى بولغان سەباھا شەھىرىنىڭ ۋەزىيىتى كەسكىنلىشىپ كەتتى. مۇرتەت كەززاپىنى ئاغدۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلغانلار قوراللىرىنى تاشلىماسلىقتا چىڭ تۇرۇۋاتقان بولۇپ، مەلۇم بىر جىھادىي تەشكىلات تاماھىندى ئايرودرومىغا بېسىپ كىرگەن بولۇپ، ۋەقەدە نۇرغۇن ئادەم يارىلانغان. ئەمما ھۆكۈمەت تەرەپ ئۆلگەن ۋە يارىدار بولغانلارنىڭ سانىنى ئاشكارىلىمىغان ئەڭ سۈپەتلىك نېفىت ئىشلەپچىقىرىدىغان دۆلەتلەردىن بىرى بولغان لىۋىيەدە مەيدانغا كېلىۋاتقان بۇ جىھادىي ھەرىكەتلەر دۇنيا نېفىت بازىرىغا تەسىر كۆرسىتىپلا قالماستىن بەلكى يەنە لىۋىيە مۇجاھىدلىرىنىڭ كۆپىيىشىگە تېخىمۇ كەڭ زېمىن ھازىرلايدۇ ئاللاھ يەر يۈزىدىكى كۇپۇر ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان بارلىق ھاكىمىيەتلەرنى مۇجاھىدلارنىڭ قولى بىلەن ئاغدۇرۇپ تاشلاپ ئۆز دىنىغا ياردەم بەرگۈچىلەرگە نۇسرەت بەرسۇن ۋە ئۆزىنىڭ يولىدا بارلىقىنى قۇربان قىلالايدىغان مۆمىنلەرنى كۆپلەپ چىقىرىپ بەرسۇن ئامىن ئافغانىستاندا ئامېرىكا ھەربىي بازىسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە ئافغانىستاننىڭ جەنۇبىدىكى قەندەھار ۋىلايىتىگە جايلاشقان ئامېرىكا ھەربىي بازىسىدا ئاپتوموبىل بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بەردى ئالاقىدار تارماقلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، قەندىھار ۋىلايىتىنىڭ جىرى ناھىيەسىدە تالىبان مۇجاھىدلىرى ئاپتوموبىل بومبىنى ئامېرىكا ھەربىي بازىسىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا پارتلاتقان بولۇپ، پارتلاشتىن كېيىن بازىغا قوراللىق ھۇجۇم قىلغان. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ھۇجۇمدىن كېيىن تالىبان مۇجاھىدلىرى بىلەن ناتو ئەسكەرلىرى ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەن بولۇپ، توقۇنۇشلار داۋاملاشماقتا ئىكەن. ئاللاھ بۇ كۇفر قوشۇنلىرىنى مۇجاھىدلارنىڭ قولى بىلەن ھالاك قىلغاي. ئامىن. لىۋاندىكى ھىزبۇللا مەھەللىسىدە ئادەم بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بەردى. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، لىۋان پايتەختى بېيرۇتنىڭ ئاتالمىش ئاللا پارتىيەسىنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدىكى ھىزبۇللا قورغىنى دەپ ئاتىلىدىغان مۇرتەت بەشەر ئەسەد تەرەپدارلىرى بولغان شىئەلەر مەھەللىسىدە مەيدانغا كەلگەن ئادەم بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمىدا تۆت نەپەر شىئە كاپىرى ئۆلۈپ يىگىرمىسى يارىلانغان. ئالاقىدار مەسئۇللار ئۆلگۈچىلەر سانىنىڭ ئېشىپ كېتىش ئېھتىمالىنىڭ بارلىقىنى ئەسكەرتتى. ئاللاھ تائالا ئىسلامنى داۋا قىلغان، ئەمما داۋاسىدا يالغانچى بولغان بۇ شىئە كاپىرلىرىنى ئۆزىنىڭ ئەسكەرلىرى ئارقىلىق يەر چىشلەتكەي. ئامىن.
ئىسرائىلىيە غەززەگە ھۇجۇم قىلدى. ئىسرائىلىيە مۇداپىئە مىنىستىرلىكى غەززەگە ھاۋادىن ھۇجۇم قىلىپ، پەلەستىن خەلق ئازادلىق فرونتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك ئەزاسى ئەھمەد جۈمە ئەز زانىنىغا زەربە بەردى. ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى تەرىپىدىن بۇ ھەقتە ئېلان قىلىنغان باياناتتا، ئىسرائىلىيەگە راكېت بىلەن ھۇجۇم قىلغانلار ۋە يېقىندىن بۇيان ئىسرائىلىيەگە يېڭى ھۇجۇم پىلانلىرى تۈزگەنلەرگە قارشى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا زەربە بېرىلدى دېگەن ئىبارە ئىشلىتىلدى. ئىسرائىلىيە ھاۋا ئارمىيەسىنىڭ زانىنىغا قىلغان ھۇجۇم توغرىسىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئىسرائىلىيە پۇقرالىرىنى قىلىنماقچى بولغان ھۇجۇمدىن ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن غەززەگە ھۇجۇم قىلىنغانلىقى بىلدۈرۈلدى زەربىگە ئۇچرىغان پەلەستىنلىكنىڭ پەلەستىن خەلق ئازادلىق فرونتىنىڭ غوللۇق رەھبەرلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكى ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ جەنۇبىغا راكېت بومبىلىرى ئېتىشقا تەييارلانغانلىقى سابىق باش مىنىستىر ئارىيېل شاروننىڭ ماتەم مۇراسىمى ئەسناسىدا غەززەدىن ئىسرائىلىيەگە راكېت بومبىسى ئاتقان كىشىلەر بىلەن ئالاقىسى بارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى ئاللاھ پەلەستىن مۇجاھىدلىرىنىڭ جۈملىدىن پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت ئاتا قىلسۇن ئامىن.
مىسىر ئارقا-ئارقىدىن يۈز بەرگەن پارتلاشنىڭ تەسىرىدە زىلزىلىگە كەلدى. مىسىر پايتەختى قاھىرەدە يۈز بەرگەن تۆت قېتىملىق پارتلاشتا ئالتە مۇرتەد ساقچى ئۆلۈپ، ئەللىكتىن ئارتۇق ساقچى يارىلاندى.
پاكىستاندا مۇرتەد ساقچىلار مۇجاھىدلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى. خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە، پاكىستاننىڭ كاراچى شەھىرىدە مۇجاھىدلار تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان ئىككى قېتىملىق ھۇجۇمدا ئالتە ساقچى ئۆلۈپ، بىر ساقچى يارىلانغان. بىرىنچى قېتىملىق ھۇجۇمدا مۇجاھىدلار بىر ساقچى ماشىنىسىغا قول بومبىسى تاشلىغان بولۇپ، ۋەقەدە ماشىنىدىكى ئۈچ نەپەر ساقچى ئۆلگەن. يەنە بىر قېتىملىق ھۇجۇمدا مۇجاھىدلار چارلاش ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر ساقچى ماشىنىسىغا ئوق چىقارغان. نەتىجىدە ماشىنىدىكى ئۈچ نەپەر مۇرتەد ساقچى ئۆلۈپ، بىر نەپەر ساقچى يارىلانغان. ئاللاھ پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. ئىراقتا ئېلىپ بېرىلغان بومبا ھۇجۇملىرىدا سەككىز نەپەر مۇرتەد ئەسكەر ئۆلدى. ئالاقىدار تارماقلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پايتەخت باغدادنىڭ غەربىي قىسمىغا جايلاشقان ئەبۇ غۇرايىب رايونىدا بىر چارلاش ماشىنىسى مۇجاھىدلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان بولۇپ، ۋەقەدە ماشىنىدىكى بەش ئەسكەر ئۆلگەن. باغدادتا ئېلىپ بېرىلغان يەنە بىر قېتىملىق قوراللىق ھۇجۇمدىمۇ سەھۋا كۈچلىرىگە قاراشلىق كونترول نۇقتىسىنىڭ ئوققا تۇتۇلۇشى نەتىجىسىدە ئۈچ ئەسكەر ئۆلگەن.
قىرغىزىستان چېگرا مۇداپىئە دائىرىلىرى ئون بىر قېرىندىشىمىزنى ئېتىپ شەھىت قىلدى. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىن ئاللاھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇش ئۈچۈن ھىجرەت قىلىپ چىققان ئون بىر مۇجاھىد قېرىندىشىمىز قىرغىزىستان چېگرا مۇداپىئە دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئوققا تۇتۇلۇپ شەھىت قىلىندى. مەلۇم بولۇشىچە، ئون بىر قېرىندىشىمىز مۇجاھىدلارغا قېتىلىش مەقسىتىدە قىرغىزىستان چېگراسىدىن ئۆتكەن. بۇ جەرياندا ئۇلارنى بىر قىرغىزىستانلىق ئوۋچى كۆرۈپ قالغان ھەمدە ئۇلارغا ئوق چىقىرىپ ئىككى مۇجاھىدنى شەھىت قىلغان. قالغان مۇجاھىدلار تېزدىن ھەرىكەتكە كېلىپ مەزكۇر ئوۋچىنى پىچاقلاپ ئۆلتۈرگەن. ئاقىۋەت قىرغىزىستان چېگرا مۇداپىئە ساقچىلىرى قالغان توققۇز مۇجاھىد بۇرادىرىمىزنى ئېتىپ شەھىت قىلغان. رەببىمىز ئاللاھ ساھابىلەر كەبى ھىجرەت قىلغان بۇ مۇجاھىد بۇرادەرلىرىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن. خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ يالاقچىسى بولغان قىرغىزىستان مۇرتەدلىرىنى مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ قولى ئارقىلىق ھالاك قىلسۇن. ئامىن. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز.